Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ພະຍາດບາດເຍົາປົວໄດ້ຫາຍຂາດກໍມີ ຊະນິດປົວບໍ່ໄດ້ກໍມີ ໃໝ່ໆນີ້ແມ່ນໂຄວິດ -19 ທີ່ເຊື່ອວ່າ ຫຼື ເວົ້າກັນວ່າ ຖືກປະດິດສ້າງອອກມາຈາກຫ້ອງວິທະຍາສາດ ນະທີ່ນະຄອນວູຮານ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ແລ້ວຄວບຄຸມມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້ ຮົ່ວໄຫຼລາມອອກໄປ ໄປກັດໄປກິນທົ່ວໂລກ ນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈິບຫາຍວາຍວອດ ທັງກໍຮ້າຍກາດດ້ວຍ ເສຍຫາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຕະຫຼອດເຖິງຊີວິດຊີວາຂອງມະນຸດ ດີແດ່ ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ມີວີ່ແວວວ່າມັນຕິດແປດຈາກຄົນໃສ່ສັດ ແລະ ສັດຕໍ່ສັດ ແລະ ປູປາໄດ້ ເທື່ອ ການພະຍາຍາມປິ່ນປົວມະນຸດທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຍັງເປັນວຽກງານອັນສຳຄັນ ແລະ ຫ້າວຫັນຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ໃນບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ທ່ານໝໍບາງຜູ້ບາງຄົນ ບາງຈຸບາງໝວດ ຂະຫຍາຍການທົດລອງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເ ບິ່ງຢູກຢາທີ່ຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອປ້ອງກັນວັນນະໂລກ ຄື ທີບີ ຈະເປັນຢູກຢາທີ່ໄດ້ຜົນໃນການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ຫຼື ບໍ່ ຢາວັກຊີນທີ່ມີນາມວ່າ BCG ຖືກນຳມາໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ປາງຮ້ອຍປີກ່ອ ນນີ້ ແລະ ກຳລັງຖືກນຳມາທົດລອງໃສ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນທະວີບຢູໂຣບ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ ເພື່ອມອງເບິ່ງລິດເດດຂອງມັນທີ່ຈະມີຕໍ່ໂຄວິດ-19 ການທົດລອງນີ້ນັ້ນມີຊື່ວ່າ BRACE ແລະ ຖືກກະທຳຂຶ້ນໃ ນປະເທດອັງກິດ ອົດສະຕຣາເລຍ ເນເທີແລນ ສະເປນ ແລະ ປະເທດບຣາຊິລ ການກະທຳນີ້ຕ້ອງການຄົນເພື່ອທົດລອງເບິ່ງເຖິງ 10,000 ຄົນໃນທົ່ວໂລກນີ້ ທີ່ເປັນພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນເວລານີ້ ຢາວັກຊີນ BCG ຖືກສັກໃສ່ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍອ່ອນ baby ໃນໂລກນີ້ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກວັນນະໂລກ TB ນັກວິທະຍາສາດຝຣັ່ງເສດເລີ່ມເຮັດຢາ BCG ອອກມາໃນປີ 1908 ແລ້ວຖືກນຳມາໃຊ້ ໃນປີ 1921 ຊື່ນັ້ນຄື Bacillus Albert Guerin ແມ່ນມາຈາກຊື່ຂອງນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບຢາວັກຊີນນັ້ນ ຄືທ່ານ Albert Calmette ແລະ Camille Guerin ວັນນະໂລກແມ່ນຍ້ອນແມ່ພະຍາດທີ່ເກີດມາຈາກພະຍາດແບັກທີເຣຍທີ່ບຸກລຸກ ປອດ ມັນເປັນຂຶ້ນຜ່ານການຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ເຊັ່ນ ຈາກການຈາມ ໄອ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງຄົນທີ່ເປັນມັນແລ້ວ ພະຍາດວັນນະໂລກກັບກາຍເປັນພະຍາດທີ່ມັກຈະເປັນກັນ ພາຍຫຼັງເສິກສົ ງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ແລະ ຢາວັກຊີນກັນວັນນະໂລກຖືກນຳມາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະໄໝ 50

we now understand that it has what are called off target effects and what this means is that this vaccine um is able to boost the immune system it in fact um trains the part of the immune system that's called the innate immune system And this is the frontline defense of the body against ເມື່ອທີ່ BCG ບໍ່ຈູ່ໂຈມຕີໂຄໂຣນາໄວຣັສກໍຕາມ ມັນສາມາດສົ່ງເສີມລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍວ່າຊັ້ນ ກະທັ່ ງທີ່ທ່ານໝໍຕາມປົກກະຕິສະເໜີໃຫ້ກະຕຸກກະຕຸ້ນລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍການນອນຫຼັບ ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ການກິນອາຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າຂອງການທົດລອງຢາ BCG ໂຕ້ເ ຫດຕະຜົນວ່າ ມັນມີຫຼັກຖານໃນດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ພິສູດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ມັນໃຊ້ການໄດ້ໃນສອງສາມຢ່າງ ຜູ້ດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ BCG ເປັນຢາທີ່ຮູ້ກັນ ແລະ ກຳລັງມີການມອງເບິ່ງວິທີການທີ່ມັນມີລິດມີເດດແນວໃດກັ ບໂຄໂຣນາໄວຣັສ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າວິກິດໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ກຳລັງປະຈານໂລກມະນຸດນີ້ຢູ່ ໂຮງພະຍາບານໃຫຍ່ໆໂຕໆຖືກຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອແກ້ໄຂການທີ່ມີຄົນເປັນໂຄໂຣນາໄວຣັສມາກມາຍໃນຮ ອບໜຶ່ງ ນີ້ຄົງເປັນວຽກງານອັນຂຸ້ນຂ້ຽວອີກໃໝ່ ຖ້າຫາກທ່ານໝໍທັງຫຼາຍສາມາດພິສູດວ່າ ການທົດລອງຢາ BCG ໃສ່ໂຄໂຣນາໄວຣັສໄດ້ຜົນ ແມ່ນວ່າຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆອາດຖືກສັກຢາ BCG ໃຫ້ ຖ້າຫາກມີໂຄໂຣ ນາໄວຣັສລະບາດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ດຣ ສາດສະດາຈານ ມີເຮ ຈີ ເນຕີ ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ທີ່ກະຊວງ Department of Internal Medicine ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ຄົງຈະບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ການທົດລອງທົ່ວໂລກນີ້ນັ້ນມີຫຼາຍຮ້ອຍການທົດລອງ ນີ້ມີຈຸດປະສົງຈະມີການປິ່ນປົວ ຫຼື ຢາວັກຊີນທີ່ຈະສາມາດປົກປ້ອງມະນຸດຈາກໂຄວິດ-19 ໄດ້ ໃນໂລກນີ້ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງກຳລັງຢູ່ໃ ນຂັ້ນ 2 ແລະ ຫຼື 3 ຂອງການທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃສ່ຄົນເຮົາຢູ່ ໂດຍຫວັງວ່າຢາວັກຊີນອັນໜຶ່ງຈະມີໄວ້ບໍລິການໃນປີນີ້ 2020 ແຕ່ບາງປະເທດນັ້ນ ຄຸຍໂມ້ ແລະ ຫຼື ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຢ່າງກວ້າງຂວາງ ວ່າຕົນມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ກະທັ່ງທີ່ວ່າຖ້າຫາກວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ອັນໃດອັນໜຶ່ງໄດ້ຜົນແທ້ໆ ມັນຄົງຈະກິນເວລົມເວລາຫຼາຍເດືອນ ກ່ອນທີ່ການຜະລິດມັນຢ່າງມາກມາຍອອກມາໄດ້ເຖິງຂັ້ນ ທີ່ມີໄວ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ໃນໂລກນີ້ທັງໝົດ ດຣ ເນຕີ ຊີ້ແຈງວ່າ Even if BCG would work perfectly well

ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສຢາ BCG ຈະຖືກດັນບໍ່ໃຫ້ມີມັນເພື່ອການໃຊ້ສອຍ ຍ້ອນ BCG ຍັງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍແທ້ໆໃນການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍຂອງວັນນະໂລກ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກປາກໝອງ ຕົວເລກຂອ ງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນແຕ່ລະຟ້າລະປີ ຄົນ 10 ລ້ານຄົນເປັນວັນນະໂລກ TB ແລະ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນຕາຍຍ້ອນມັນດ້ວຍ

ມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ຄົນທີ່ຖືກສັກຢາ BCG ໃສ່ຈະມີພູມຕ້ານທານໂຄໂຣນາໄວຣັສຫຼາຍຂຶ້ນຫຼືບໍ່ ການທົດລອງຢາ BCG ອື່ນໆ ກໍຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນປະເທດກຣີກ ແດນມາກ ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ